سورت جي شروع کان ته الله تعاليٰ ڊومينين جو مالڪ آهي، بادشاهت ان جي آهي، سڄي دنيا کي بنايو اٿس، ٺاهيو اٿس، ان ۾ ڪو فتور ڪونهي، ان ۾ ڪو ڳڙکي ڪونهي، ڪو ٽنگ ڪونهي، ڪو ڪا خرابي ڪونهي ڪا، ۽ جيڪو زينت ڪئي اٿس سڄي ڌرتي کي، آسمان کي، زمين کي، ان منجهه جيڪو آهي سو ان جي لاء ته آزمائي. ڪافرن کي ۽ مؤمنن کي سڀني کي موت ۽ حيات خلقيو اٿس انهيء جي لاء ته ماڻهن کي آزمائي ۽ انهن کي جيڪي ڪافر آهن انهن کي جهنم ۾ وجهندو ۽ پنهنجو جيڪي مؤمن آهن انهن کي جنت ۾ موڪليندو ۽ ان کان پوء ڪافر ڪافر جڏهن جهنم ۾ داخل پيا ٿيندا ان وقت خزن پنهنجا جيڪي گائيڊ آهن جيڪي دروازي تي بيٺا آهن مالڪ جا ماڻهو اڻيهه آهن جيڪا دوزخ دوزخ تي دوزخ جا ست دروازا آهن گهڻا دروازا ست يا اٺ پنهنجو انهن تي بيٺا آهن اهي پڇندا آهن ڪا توهان کي ڪو رسول ڪونه آيو توهان کي ڪو نبي ڪونه آيو توهان کي ڪو نذير ڪونه آيو جيڪو توهان کي ٻڌائي ها چي چا نبي ته گهڻئي آيا پر اسان کنگهيو ڪون انهن کي اسان انهن کي ليکيو ئي ڪونه اسان پنهنجو هئاسون نه ڪو ٻڌوسون انهن جي ڳالهه نه ڪو عقل هو اسانکي جو ائين ڪريون هاڻي ويٺا هتي ڀوڳيون جهنم

الله تعالي آيت اها آهي جيڪا آهي پنهنجي ٻارهين ان ۾ ان الذين يخشون ربهم جيڪا الله تعالي کان ڊڄن ٿا بالغيب لهم مغفرت واجر ڪريم انهن جي لاء وڏي مغفرت آهي ان لاء اجر ڪريم وڏو آهي مومنن جي لاء صرف اها آيت آهي هن سورت منجهه ٻارهين نمبر آيت ۽ پوء الله تعاليٰ فرمايو جيڪڏهن پنهنجو ڏاڍي ڳالهايو آهستي ڳالهايو الله تعالي سڀ ڳالهيون ٻڌي ٿو جيڪي سيني ۾ توهان جي آهن اهي جيڪو سوچ ويچار ڪريو ٿو سڀ ڄاڻي ٿو ان کان پوء فرمائي ته اهو نٿو ڄاڻي ڇا جو جنهن خلقيو آهي جيڪو خلقيندڙ آهي جنهن شيء جو اهو ته ڄاڻي ٿو نه جنهن ڪار ٺاهي آهي ان کي خبر آهي ته ڪيئن ڪار ٿي هلي ان ۾ ڪهڙا عضوا رکيا آهن ان ڪهڙا پنهنجا پارٽس رکيا آهن ان ته ڪي خرابي ٿي ويندي ته ڇا ٿيندو ڇا ٿيندو ان کي خبر آهي

الله تعاليٰ توهان کي ٺاهي ڏني آهي ڌرتي، توهان ان جي ڪلهن تي هلو ۽ سير ڪريو ۽ رزق کائو انهي منجهان، اهڙي نموني سان رزق جي ڳالهه هتي اچي وئي، ان کان اڳتي وري ايندي رزق جي ڳالهه جيڪا سي ايڪيهين آيت منجهه هتي آئي اها ڳالهه پنهنجي ان ۾ پندرهين آيت ۾ وري سترهين وري ايڪيهين آيت ۾ پوء ان کان پوء ٻه دفعا پڇيائين ته ڇا امن ۾ آهن آسمان واري کان يعني جيڪو آسمان جو صاحب آهي جيڪو آسمان زمين جنهن بنايو آهي جيڪو مالڪ آهي آسمان جو ان کان ماڻهو ان امن ۾ آهن ان خيال ۾ آهن ان بي ڊپا ٿيا آهن ان کان ته ڌرتي انهن تي ڳهي وڃي انهن کي هن منجهه هليا وڃن ڌرتي منجهه هاڻي جيئن ڌرتي هيئن لڏي پئي جتي ڪٿي هن تي فاذا هي تمور لڏي پئي هينئر به هينئر جو هينئر لڏي پئي جتي ڪٿي زلزلا پيا اچن جتي ڪٿي لينڊ سلائيڊز پيا ٿين جتي ڪٿي طوفان پيا اچن جتي ڪٿي مينهن پيا پون فاذا هي تمور يا آسمان واري جي صاحب کان هو انهيء امن ۾ آهن، بي ڊپا آهن، جو انهن جي مٿان ڪو موڪلي ڪو پٿر وسائي وسائي ٽارنيڊو يا ڪو نارويسٽر يا ڪهڙي ڪا آفت موڪلي، جنهن سان پٿر انهن جي وسن، جو ماڻهو سڙي وڃن، جلي وڃن هليا، جو انهن ۾ ڇا امن ۾ آهن؟ پوء انهيء کان اڳ ۾ ئي پوء الله تعاليٰ فرمايو ته ان کان اڳ ۾ ئي جيڪي قومون عاد ۽ ثمود

پوء هينئر ڪنهن وڊيو موڪليو جنهن ۾ ٻڌائي پيو ته هي جيڪي پکي آهن فلاڻي جڳهه کان هيترا هزار ميل پنڌ ٿا ڪن پنهنجو پنڌ پير پنڌ ڪونه ٿا ڪن پر مٿي آسمان تي هلن ٿا اڏامن ٿا جيڪي هيترو وقت پيا اڏامن مٿي هيٺ ڪرن به ڪونه ٿا جو سمنڊ ۾ ٻڏي وڃن هليا ۽ پنهنجو يڪو پيا سفر ڪن ته اهڙي الله تعالا هنن ۾ قوت رکي آهي بنا پيٽرول جي بنا گئس جي بنا ڪنهن ٻي جي پنهنجي کنڀن جي زور تي اهي هلن ٿا. هاڻ اسين پنهنجي ٽنگن جي زور تي هلون ٿا پر پوء الله تنهن انهي ڪري اسان کي الله تعالي چيو آهي ته رجل، ماڻهو آهي، معنيٰ جيڪو ٽنگن تي هلي، ٻن ٽنگن تي، چوپايو جيڪو آهي سو چئن ٽنگن تي ٿو هلي ته هي ٽنگن تي هلي ٿو پر هو جيڪو آهي سو کنڀن تي هلي ٿو پر کنڀ به پنهنجا ويڪوڙي ڇڏي ته به پيو هلي اهڙي نموني سان الله تعالي هڪڙو مثال اهو ڏنو آهي هتي پکين جو جو عجب جهڙو ته پوء چئي ٿو ڪير آهي جيڪو انهن کي روڪي ٿو آسمان ۾ جيڪو هلي پيو پيٽرول به ڪونهي ڪو گئس به ڪانهي ڪا نه ڪو ان کي ڪا ٻي طاقت آهي قوت آهي الله کان سوا رحمان کان سوا رحمان جو چار دفعا به عرض ڪيوسون ته نالو ايندو هن منجهه لفظ جيڪي آهن بار بار ڪي اچن ٿا انهن تي توجه ڪبو آ امنتم ٻه دفعا آيو توهان امن ۾ آهيو بي ڊپا آهيو ان خيال کان حضرت الرحمان جو چار دفعا ٿو اچي ذڪر انه بڪل شيء بصير بيشڪ الله تعالي جيڪو آهي سو هر شيء کي ڏسڻ وارو آهي ته هي ڪيئن پکي هلندو ڪيئن هو چرندو ڪيئن پرندو ۽ ڪيئن کنڀ کنڀ ٽيڙيندو پکيڙيندو ۽ پنهنجو ڪهڙي نموني سان بند ڪندو ته به هلندو پيو ڪٿان ٿا اچن پنهنجي اهڙي نموني سان پکي ڪيئن هلن ٿا ڪٿي پهچن ٿا ۽ اهو هر سال اهو ڪن ٿا اهو جيڪو ٽريولنگ هنن جي آهي بنا بنا خرچ جي بنا ايئر سفر جي بنا ٽريول ٽڪيٽ جي بنا فلاڻي جي بنا پئسن ڀرڻ جي هو يڪو هڪ سياري ۾ هوڏانهن ٿا وڃن اونهاري ۾ هوڏانهن ٿا وڃن سياري ۾ هوڏانهن ٿا وڃن هي سڀئي ڪونجون آهن فلاڻا پکي فلاڻا پکي پنهنجا بلائن ٿا پنهنجا سفر ڪن ٿا يقبضن ما ما يمسڪهن الا الرحمان ڪير آهي الله رحمان کان سواء جيڪو هنن کي ڌرتي تي هن تي آسمان تي

اهي ڪافر جيڪي آهن سي پري ڌوڪي منجهه آهن ته اسين جيڪو آهي سو قوت وارا آهيون طاقت وارا آهيون من اشد منا قوت جيڪي اڳ ۾ جيڪي ماڻهو هئا عاد ۽ ثمود ۽ فرعون اهي چوندا اسان کان وڌيڪ طاقت وارو ڪير آهي امن هذا الذي يرزقڪم ان امسڪ رزقه ڪو آهي جيڪو هنن کي رزق ڏئي جيڪڏهن الله پنهنجو رزق

مٿي اڀو بيٺو آهي ٽن ٻنهين ٽنگن تي، سنئون سڌو آهي ۽ سٺي هدايت واري رستي تي آهي، صراط مستقيم تي آهي، انهن ٻنهين منجهان ڪهڙو ته اهي سورت زمر ۾ يا ٻين هنڌن تي اهڙي قسم جا سورت اعراف ۾ اهڙن ماڻهن جا مثال آهن ته جيڪي هيئن ٿا ڪن ۽ جيڪي هيئن ٿا ڪن سي هڪجهڙا آهن ڇا؟ هڪجهڙا آهن هي ٻئي ته هڪجهڙا ڪونهن نه هڪڙو جيڪو ٻوٿ ڀر ويٺو هلي هلي ڪونه ٿو سگهي ڪجهه به نه ٿو ڪري سگهي ٻيو جيڪو آهي سو سنئون سڌو هلي ٿو ۽ سڌي رستي تي هلي پيو اهي ٻئي ڪو هڪ جهڙا ڪونهن هاڻي هتي اها آيت هن ۾ اجي اچي وئي افمن يمشي مڪبا علي وجهه مڪبا اونڌو ٿو پيو هلي ڪب مڪب اونڌو پنهنجي ٻوٿ ڀر وجهه علي وجهه پنهنجي ٻوٿ تي ٻوٿ ڀر ويٺو هلي هاڻي ٻوٿ ڀر هلندو ڪهڙو هلندو قيامت جي ڏينهن ٻوٿ ڀر هلندا ماڻهو جيڪي آهن سي ٻوٿ ڀر ڪيئن هلندا؟ ماڻهن پڇيو وري رسول الله صلي الله عليه وسلم کان، چيو نه ٻوٿ ڀر هي ماڻهو ٽنگون چيائين جنهن طاقت ڏني آهي ٽنگن تي هلائڻ جي اهو وري طاقت ڏيندو ته ٻوٿ ڀر ڀلي هلي پر پوء چيو بابا هل ٻوٿ ڀر قيامت جي ڏينهن ائين ماڻهو هلندا هتي به ماڻهو جيڪي آهن ويچارا جيڪي آهن پنهنجو معذور چئجي يا ڇا چئجي ڪو اهڙي قسم جا ته اهو ٽنگن سان لکن ٿا يا کاڌو کائن ٿا اسان هئاسون آمريڪا ۾ فلاڻي ڊاڪٽر نور ٽالپور صاحب اهي ويا وڃي ڏسي آيا، چيائين مائي آهي، هن کي هٿ وٿ ته آهن ڪونه، پوء هو پير پيرن سان کاڌو ٿي پچائي، پنهنجو پينٽنگ ٿي ڪري، فلاڻو ٿي ڪري، فلاڻو ٿي ڪري، پيرن سان پوء هاڻي پيرن سان سڀ ڪجهه ڪم ڪن ٿا، ڪو اهڙا ماڻهو مطلب پوء الله تعاليٰ جهڙو هن خلقيو آهي ته پوء اهو همت رکن ٿا ته پوء وري اهڙي ڪم ڪن ٿا الا پر هتي چيائين ته علي وجهه پنهنجي ٻوٿ ڀر جيڪو هلي ٿو اهو ڇا وڌيڪ رستي تي آهي هدايت تي آهي يا جيڪو سڌو جيڪو هلي ٿو ۽ صراط مستقيم تي آهي اهو وڌيڪ هدايت تي آهي قل هو الذي انشاڪم چؤ اي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم هاڻي اهو چؤ جو لفظ جيڪو آهي سو به هتي ڪافي دفعا اچي ٿو گهڻا پنج دفعا ڇهه دفعا اچي ٿو قل قل قل رسول پاڪ صاحب چؤ هيئن چؤ هيئن ڪافرن کي هيئن چؤ ڪافرن کي هيئن چؤ ڪافرن کي هيئن چؤ هاڻي انهيء تان هڪڙو مسئلو ٻڌايون پنهنجو ڪو ماڻهو پيدا ٿيو منهنجو چٽ کاتي جو ڪو ماڻهو هو صفا ان کي خيال اچي ويو پنهنجو شيطاني هن چيو ته هي قل هو الله احد الله ته هن ۾ قل نه پڙهو نماز پڙهندي وقت يا قرآن پڙهندي وقت قل ته اهو الله چيو آهي ته توهان چئو هو الله احد الله الصمد کان پڙهو پنهنجو قل اعوذ برب ال ۾ قل نه چئو

پنهنجي ٻين کي چئي ٿو پوء اهي وري به ان ۾ اچي سائين هاڻي ڀلا قل پڙهون ڪي نه پڙهون هو الله احد الله کان وري شروع ڪريون ها منهنجو پاڻ ڄاڻو توهان جو يار ڄاڻي هو الله تعاليٰ پڇي توهان سڀني کان جو قل هو الله پڙهي قل جيڪو آهي الله تعاليٰ جيڪو ٿو چئي نبي پاڪ کي ٿو چئي ته اي نبي تون هنن کي ڪافرن کي چئو هيئن چئو هيئن چئو هيئن چئو هيئن چئو اهو ايترا

۽ پنهنجو دل ڏني آهي جيڪو افئده جيڪا سوچڻ ويچارڻ جي هاڻي ماڻهو کي چوندا بابا سوچ ويچار جيڪو آهي سو دماغ ٿو ڪري ته دماغ سوچ ويچار ڪونه ٿو ڪري هن نائڪ کي ڦري آيو ڪو ڪا مائي هڪڙي ويچاري ڇوڪرڙي چيائين ته تو هي جيڪو آهي تون هي ڪيئن جيڪو تنهنجي قرآن ۾ هي لکيو پيو آهي ته بس دل دل قلب قلب فلان ٽير مٽير پر هي سڄو جيڪو سسٽم آهي اهو ته دماغ ٿو ڪري جو دماغ جو ڪو ڪو سسٽم ڪونهي ڪو سوچ ويچار جو دماغ رڳو ائين آهي ڪميونيڪيشن سسٽم جيئن ٽيليفون جو سسٽم ٿو ٿئي جيئن موبائل جو سسٽم ٿو ٿئي هي واهه هتان تار لڳي هت وڃي پهتي هتان خبر هت وڃي پهتي هتان خبر هت پهتي هو رڳو خبرون جيڪا سو پهچائي ٿو هو خبر جيڪا سو پروسيس نٿو ڪري هو سوچ ويچار ان تي نٿو ڪري جو دماغ جيڪو آهي سو رڳو اهو ڪم ڏئي ٿو ته هتي جي خبر هتي ڏئي، هتي جي خبر هتي ڏئي، هتي جي خبر هتي ڏئي يڪدم خبرون پهچائي ٿو پر پهچائڻ کان پوء جيڪو سوچ ويچار جيڪو ڪري ٿو سو قلب ٿو ڪري جڏهن الله تعاليٰ قرآن شريف ۾ قلب قلب قلب الله تعاليٰ ائين ڪونه چيو ته دماغ دماغ دماغ مٿو مٿو مٿو تنهنجو ڪميونيڪيشن سسٽم جيڪو آهي ٽيليفون ايڪسچينج تي ويٺو آهي ماڻهو اهو جيڪڏهن ٻڌڻ چاهي ته کڻي ٻڌي سگهي ٿو پر ان کي ڪهڙي خبر ڇا پيو وهي ڇا پيو واپري تارون هيڏانهن کنيو ٿيون وڃن خبرون هوڏانهن کنيو ٿيون وڃن خبرون هوڏانهن کنيو ٿي وڃي منهنجي ڳالهه پئي اچي توهان وٽ يا تار هاڻ ان ماڻهو کي ڪهڙي خبر آهي جيڪو خاص طرح سان ڪو ٻڌندو ته ان کي خبر پوندي نه ته ٻئي ڪنهن کي دماغ پروسيس اهو ڪندو جتي پهچندي وڃي نيٺ بالآخر ته قلب تي پهچي ٿي جيڪا قلب جيڪا آهي سو سوچ ويچار ڪري ٿو

۽ ان جو شڪر نٿا ڪن، ماڻهو جيڪي آهن قليلا تمام ٿورا آهن يا تمام ٿورو شڪر ٿا ڪن اهڙي قسم جو مطلب ته الله تعاليٰ هيڏي صلاحيتون ڏني آهن ٻڌڻ جي ڏسڻ جي جنهن مهل ڏسي ماڻهو ٻڌي هتي اڳ ۾ فرمائي ته ڪافر جيڪي جهنم ۾ هئا هن چيو ته اسان ٻڌڻ لاء تيار ئي ڪونه هئاسون ٻڌون ها ته ڀلو ٿئي ها اسان جي لاء پر ٻڌوسون ئي ڪونه هاڻي نه ٻڌندو ته پوء هاڻي اسان تي ته ڪونه پئي رب تي ته ڪونه پئي نبي پاڪ تي ته ڪونه پئي اسان پاڻ ئي ڪونه ٻڌو توهان کي عقل هجي ها ته ٻڌو ها جو الله تعاليٰ چيو ته عقل ڪر هو چوندا هئا ته اسان کي عقل ئي ڪونه هو عقل چي رب رسي مت کسي هڻي ڪونه هٿيار ڏسي اهي پار جن سان جوکو جيء جو ٿو هاڻي اهو ٿيو الافئده قليلا ما تشڪرون ٿورو شڪر ڪن ٿا قل پوء وري فرمائي ٿو قل اي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم هو الذي ذرأڪم في الارض جنهن توهان کي پکيڙيو آهي ڌرتي ۾ ذر ذال ذر سان ذرا ذرا معنيٰ ٽيڙي پکيڙي ڪو

پوء اتان ئي کان وري جبل جودي تي وڃي لٿو، ان کان پوء وري ماڻهو پکڙيا ٽڙيا، پکڙيا ته ائين ڪيئن ٿا پکڙجن هڪڙي کان هنڌ ٻئي هنڌ، ماڻهو سفر جي پنهنجو هن سانگي سان پنهنجي کاڌي رزق جي پاڻي جي تلاش ۾ ماڻهو وڃن ٿا، پاڻي جي ۽ ويجيٽيشن جي يا شڪار جي يا ڪنهن شيء جي ماڻهو هڪ هڪ جڳهه کان ٻئي هنڌ هلن ٿا، پوء ماڻهو جتي وڃن ٿا اتي هنن جا رنگ بدلجن ٿا، پنهنجي آسمان جي زمين جي هن جي ڪري

ڪي ڪو ڪٿي آ، ڪو ڪٿي آ، ڪو ڪٿي آ، جتي ڪٿي بيٺو آهي. هر سڄي ڌرتي تي هاڻ اهو ٿڌي ۾ ٿڌا ملڪ آهن، اتي به ماڻهو ويٺا آهن. اتي واليه تحشرون ۽ الله تعاليٰ ڏانهن ئي وري موٽايا ويندؤ، گڏ ڪيا ويندؤ آخرت ۾، يعني جڏهن وري بعث بعد الموت کان پوء سڀ گڏ ڪيا ويندؤ ۽ هڪڙي ميدان تي، ميدان اعراف وارو جيڪو سورت اعراف ۾ اتي سڀ گڏ گڏ ٿيندا. هڪڙي هنڌ فرمائي ته مکڙ مکڙن وانگر تنهنجو جرادن وانگر پيا ايندا پوء وري سورت هن ۾ فرمائي پنهنجي القارعه ۾ ته جيڪي پتنگ آهن ان وانگر ڀڄندا ويندا ڊوڙندا ويندا هن اڳ ۾ سورت ۾ بهرحال اهڙي نموني سان پهچندا يقولون متيٰ هاذا الوعد پوء ڪافر چوندا ته اهو واعدو ڪڏهن پورو ٿيندو جو قيامت ڪڏهن ايندي هن کي شڪ آهي ان ڪنتم صادقين جيڪڏهن سچو آهين اي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم ان کي ٿا چون ته پنهنجو تون اسان کي ٻڌاء ته اهو واعدو ڪڏهن ٿيندو اڄ ٿيو ڪونه هي ته هزار سالن کان هلي پئي ڳالهه اساطير الاولين پراڻيون ڳالهيون ويٺو خبرون ٻڌائين اسان جا ابا ڏاڏا به اهي ڳالهيون ٻڌيون هيون پر انهن ڪونه مڃيو اسين به عقلمند آهيون اسين ڪونه ٿا مڃيون تنهنجي ڳالهه پوء چئو نبي پاڪ قل انما العلم عند الله چئو انهي جو علم الله وٽ آهي مون کي انهي جو علم ڪونه ڏنو آهي نه ڪو جبرئيل کي آهي نه ڪو ميڪائيل کي نه ڪو اسرافيل کي نه ڪو عزرائيل کي ڪنهن ملڪ کي ڪنهن فرشتي کي ڪنهن نبي کي اها ڳالهه ڪونهي ها البته نشانيون جيڪي آهن سي قيامت هيئن ٿيندي هيئن ٿيندي الله تعاليٰ چئي ٿو اقتربت الساعت ساعت ويجهي آهي

بوٿ بڇڙا ٿي ويندا، وقيل ۽ چوندا ۽ ٻڌايو ويندو هن کي، هن کي چيو ويندو، هاذا الذي ڪنتم به تدعون، هي هيو اهو جنهن جو توهان کي جنهن جي گهر ڪندا هئو ته اسان کي ڇو نه ٿو ملي، ڇو ڇو نه ٿو ٻڌايو ته ڪڏهن ٿيندي، اهو هي آهي، جڏهن اهو وقت ايندو تنهن وقت توهان پوء بوٿ توهان جا بڇڙا ٿيندا، مطلب ته ان وقت توهان ڇا ڪندؤ؟

هو انهن کي هلاڪ ڪري ڇڏي يعني حضرت ابوبڪر صديق ۽ عمر ڪي عثمان ڪي علي رضي الله تعالٰي عنه ڪي جيڪي مسلمان اصحاب سڳورا هئا سي ڀئي هن سڀني کي جيڪڏهن هلاڪ ڪري ڇڏي الله تعالٰي و من معي او رحمنا يا جيڪڏهن الله تعالٰي اسان تي رحم ڪري ته اسان جي ته ڳالهه اسان سان آهي يعني اسان ته اڄ پڄي وينداسين جيڪو به آهي پر توهان ڇا ڪندؤ فمن يجير الڪافرين من عذاب اليم پر جڏهن الله جو عذاب اچي ويندو ته پوء ڪافرن کي ڪير پڄندو؟ يعني اسان ته کڻي منهن ڏيئي وينداسون جيڪي به آهيون، اسان تي هلاڪ ڪري اسان کي يا اسان تي رحم ڪري الله تعاليٰ، پر پوء جيڪي هي ڪافر آهن جيڪي انهيء ڳالهه کي نه ٿا مڃين اهي انهيء ڏينهن ڇا ڪندا؟ پوء انهن کي ڪير بچائيندو؟ ڪير انهن جي مدد ڪندو جيڪو انهن کي انهيء عذاب کان بچائي سگهي؟ اسان چون ٿا ته بابا عذاب آهي. انهيء ڳالهه جو جيڪڏهن نه مڃيندؤ ته عذاب آهي سخت. پر تهين چؤ ٿا ڪونهي پر پوء هاڻ اسين ته پڄي وينداسون ڳالهه کي. بهرحال سورت مؤمن ۾ جيڪو مؤمن آهي فرعون جي گهر ۾ اهو چوي ٿو فرعون کي ۽ ٻين ان جي ماڻهن کي ته هي جيڪو چوي ٿو پيو موسيٰ عليه السلام اها ڳالهه ته ڪري ٿو جيڪڏهن ان جي ڳالهه جيڪڏهن ڪوڙي آهي ته پوء ته هاڻ تهين اسين سڀئي هڪجهڙا ٿينداسون پر پر جيڪڏهن هن جي ڳالهه سچي ٿي ٿي پوي ته پوء تهين ڇا ڪندؤ ان وقت هاڻ اها ڳالهه جيڪا سو پوء ڪرسچنس وغيره به اها کنئي آهي پوء اهي ان ڳالهه جو ڪندا آهن ته الله تعاليٰ جي هئڻ جي ۽ نه هئڻ جي ڳالهه يا ان جي قادر هئڻ جي ڳالهه ان تي اهي دليل ڏين ٿا قل اي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم انهن کي چئو هو الرحمان آمنا به بس هو رحمان آهي ۽ اسان ان تي ايمان آندو آهي رحم ڪرڻ وارو آهي رحمان آهي هاڻي چوٿون دفعو آهي ڪيترو اڃا به هڪڙو دفعو ايندو قل هو الرحمن آمنا به اسان هن تي ايمان آندو آهي وعليه توڪلنا ۽ اسان جي توڪل آهي ان تي ڀروسو آسرو اسانجو ان تي آهي فستعلمون من هو في ضلال مبين پوء سگهو ئي توهان ڄاڻ فستعلمون هاڻي ٻيو دفعو فستعلمون آيو آهي اهو آيت اڻٽيهين ۾ ان کان اڳ ۾ آيو آيت سترهين ۾ فستعلمون پوء سگهو ئي ف معنيٰ پوء س معنيٰ سگهو ئي ڄاڻ ته تعلمون توهين ڄاڻندؤ من هو في ضلال مبين ڪهڙو وڌيڪ يعني توهان واري ڌر يا اسان واري ٻي ڌر اسان واري ٻي ڌر ان مان ٻنهي ڌرين منجهان ڪهڙي ڌر جيڪا آهي سا وڌيڪ گمراهي ۾ هئي پڌري گمراهي ۾ هئي تهين آهيو گمراهي ۾ يا اسين آهيون گمراهي ۾

هيٺ هليو وڃي ڌرتي ۾ يعني هڪڙو پاڻي پاڻي ٿورو کوٽجي ٿو پنهنجو ڌرتي تي پاڻي ملي ٿو وڃي پوء ڪٿي ويجهو ٿو ملي ڪٿي هيٺ ست پرهه ڪي ساٺيڪو پرهه ڪي هيترا پرهه پرهه پرهه معنيٰ هي هٿ جيڪو آهي هڪڙي هٿ کان ٻئي هٿ جي ڊگها ڪبا پکي وانگي ته اهو ٿيندو پرهه ته پنهنجو اهو پرهه هيترا هيٺ کوٽبا اڳي هئا ڪونه ڪو فٽ ۽ يارڊ ۽ فلاڻا ٽيرا ته پوء ماڻهو پنهنجي هٿ تي يا آڱر تي يا چيچ تي ٻاچ تي فلاڻي تي ان تي ماپ ڪندا هئا تور ڪندا هئا ته ان ڪري پرهه هيترا چئبا هئا هيتري پرهه تي ساٺي کا پرهه تي هوندو پنهنجو کوهه جيڪو ٿر وغيره ۾ هن ۾ ان ۾ ته پوء جيڪڏهن ماڻهو پاڻي جيڪڏهن هيٺ هليو وڃي ڌرتي وڃي ۽ مٿي نه اچي هجي يا وري پاڻي اهڙو ٿي وڃي گندو ۽ خراب ٿي وڃي جيئن هينئر هاڻي پاڻي ته گهڻو ئي آهي جي واٽر واٽر ايوري ويئر ناٽ اي ڊراپ ٽو ڊرنڪ سمنڊ جو پاڻي پي ڪونه ٿو سگهجي ان کي جيستائين ڊي سيلينيٽ نه ڪبو يا ان پاڻي جيڪو خراب ٿي ويو گندو ٿي ويو ان کي جيڪڏهن صاف نه ڪبو ته پي ڪونه سگهبو پاڻي ته گهڻو ئي آهي پر پي نٿو سگهي پيئندو ته ماڻهو مري ويندو هليو ان ۾ ۾ جيوڙا هينئر اسان کي چيائون بابا پاڻي نه پيجو فلاڻو جيوڙو

مطلب ڪٿان توهان پاڻي پيئندؤ، پاڻي جيڪو آهي سو حياتيء جو پنهنجو حصو آهي، حياتيء جو ايليمينٽ آهي، مطلب حياتي پاڻي کان سواء ڪونهي، ان ڪري پاڻي نه هوندو ته پوء حياتي ڪونه هوندي، رزق ڪونه هوندو، اناج ڪونه ٿيندو وغيره وغيره سڀئي ڳالهيون ان پاڻي سان واسطو رکن، هاڻي هتي اسان